पश्या न बुद्धिभेद जनए
न बुद्धि जनयेत् न बुद्धिभेदभेदं जनयेत् न बुद्धिभेदं जनयेत् कर्म कर्मसङ्गिनाम् न बुद्धि बुद्धिभे भेदं कर्म कर्मसङ्गिनाम् न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् एकवारं वयं श्लोकं वदामः न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् श्लोकं पठितुं शक्नुमः वा पुनः एकवारं पठामः न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् पदच्छेदं कुर्मः न न इत्येव अस्ति अनन्तरं बुद्धिभेदम् एकपदमेव हम्म। बुद्धिभेदं हम्म। जनयेत् अज्ञानां जनयेत् अज्ञानाम् इति अस्ति कथं पदच्छेदं कुर्मः जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् पश्यतु न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः चेत् न इत्युक्ते न इत्येव न मास्तु एवं न करोतु इत्यर्थः किं न करोतु इति वदति बुद्धिभेदं बुद्धिभेदम् इत्युक्ते कः अर्थः सामान्यं बुद्धि इत्युक्ते अस्माकम् अन्तरङ्गे किम् आगच्छति किल एकस्मिन् विषये तत् करणीयं तत् न करणीयम् अस्माकं मनसि विद्यमानविचारः प्रथमं यद् विचारम् आगच्छति तदेव बुद्धि बुद्धिभेदं तत्र पुनः तत्र विकल्पं न करोतु तद् भिन्नं न करोतु कस्य विषये वदति जनयेत् इत्युक्ते न उत्पादयेत् जनयति इत्युक्ते उत्पादयति जननं तद् निर्माणं करोति तस्य बुद्धिभेदं न जनयतु यस्य बुद्धिभेदं न जनयतु इति वदति अज्ञानां यः अज्ञानी अस्ति यः न जानाति वास्तविकं सत्यं यः न जानाति अज्ञानी यस्य सम्यक् ज्ञानं न अभवत् तादृशः अज्ञानी अज्ञानी अस्ति तस्य बुद्धिभेदं न जनयेत् तस्य मनसि बुद्धि तस्य बुद्धि इदानीं कुत्र प्रवृत्तमस्ति तस्य बुद्धि किं कार्यं करोति तत्र पुनः भेदं न करोतु तस्य भ्रमः न उत्पादनीयः इति वदति कीदृशजनानाम् अज्ञानिजनानां ते कीदृशाः भवन्ति कर्मसङ्गिनां ते कर्मेण सह सङ्गं प्राप्तवन्तः कर्मेण सह सङ्गं प्राप्नोति इत्युक्ते प्राप्तवन्तः इत्युक्ते कर्म एव जीवनम् इति ते चिन्तयन्तः सन्ति कर्माणि ते कुर्वन्तः सन्ति कर्माणां मध्ये एव ते जीवनं कुर्वन्ति कर्म नास्ति चेत् तेषां जीवनमेव नास्ति तादृशजनानां ते कीदृशाः ते अज्ञानिनः सन्ति तेषां सम्यक् ज्ञानोदयः न अभवत् तादृशजनानाम् अन्तरङ्गे बुद्धिभेदं न जनयतु इति वदति पश्यतु कस्य समीपं वदति जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् विद्वान् इत्युक्ते यः पण्डितः यः ज्ञातवान् सः युक्तः केन सह युक्तः युक्तः इत्युक्ते योजितः के केन सह तस्य योगः अभवत् परमात्मनि योजितः आत्मना सह यस्य लयः अभवत् इत्युक्ते सः ज्ञानी यः आत्मना सह लयं प्राप्तवान् यः ज्ञानी अस्ति तेन किं करणीयम् इति वदति तेन प्रथमं करणीयं न करणीयं कार्यं किम् न बुद्धिभेदं जनयेत् तेन कथं कार्यं करणीयम् इति वदति तेन जोषयेत् ते तैः सेवयेत् जोषयेत् इत्युक्ते तैः सेवयेत् इत्यर्थः यदा ते सेवन्ते तथा कुर्यात् इत्युक्ते यथा ते अपि सम्यक् अवगच्छन्ति के सम्यक् अवगच्छन्ति पण्डितैः कथं करणीयम् इति वदति ये अपण्डिताः ये अज्ञानिनः येषां ज्ञानं सम्यक् न अभवत् तेषाम् अवगमनं सम्यक् भवेत् तेषां मनसि भ्रमः न भवेत् तादृशरीत्या कैः व्यवहारः करणीयः ज्ञानिन ये ज्ञानिनः सन्ति ये युक्तः सन्ति तैः जोषयेत् तैः तादृशव्यवहारः करणीयः बहु उत्तम एक अंशः अस्ति तत्र वदति इत्युक्ते तत्र तादृशव्यवहारः करणीयः तादृश प्रय तादृशव्यवहारः मीन्स् तादृशकार्याणि करणीयानि किं तत्र कार्यं किं वदति एतावदेव तत्र कार्यं वदति लोके द्विविधजनाः सन्ति केचन ज्ञानिनः केचन अज्ञानिनः अस्माकं मनसि अज्ञानी इति यदा यदा वयं शृणुमः अस्माकं मनसि शीघ्रं किम् आगच्छति यस्य नालेज् अस्ति अद्यतन एतत् परिस्थितिमध्ये वयं यदा चिन्तयामः तादृश यः किञ्चित् पठितवान् सः ज्ञानी यः न पठितवान् सः अज्ञानी तः तादृशभेदः अत्र न कल्पयति अत्र तु वयं सर्वे अपि के अज्ञानिनः एव ये ज्ञानिनः इति वदन्ति अत्र एकं कार्यं यः ज्ञातवान् सः एव ज्ञानी कः यस्य ज्ञानेन अन्यत् किमपि ज्ञातव्यं नास्ति तादृशम् एकं ज्ञानमस्ति लोके तद् यः ज्ञातवान् सः ज्ञानी अवगतम् यस्य अवगमनेन कीदृशज्ञानस्य अर्जनेन अन्यत् किमपि ज्ञातव्यं नास्ति सर्वमपि ज्ञातुं शक्नोति एकज्ञानप्राप्ति यदा भवति तेन सर्वमपि ज्ञातुं शक्नोति तत् किम् अहं कः इति अवगमनमेव अन्य अस्माकं सर्वेषां प्रवृत्तिः कथमस्ति वयं बहिः एव पश्यामः किल भवान् भवान् कः इत्येव वयं चिन्तयामः अथवा भवती कः भवान् कः अस्माकं सर्वाणि कार्याणि पश्यतु प्रातःकालतः आरभ्य अस्माकं सर्वाणि कार्याणि वाक्यानि अस्माकं प्रयत्नः अस्माकं व्यवहारः यत् यानि इन्द्रियाणि अस्माकं हस्ते सन्ति तानि सर्वाणि इन्द्रियाणि उपयुज्य वयं किं कुर्मः प्रपञ्चे विद्यमानवस्तूनां ज्ञानार्थं प्रयत्नं कुर्मः तेन ज्ञानी न भवति इति वदन्ति बहु उत्तम एतदस्ति ते किमर्थं भ्रमः न जनयेत् इति वदति तदेव वदामि भ्रमः कथं भवति स्वयं यः न ज्ञातवान् सः तत्र कर्मणि आसक्तः भवति अवगच्छति कर्म इत्युक्ते किं भवति तत्र कार्याणि एतस्य समीपं वदति भवान् यः कर्म करोति तस्य समीपं गत्वा न करोतु इति न वदतु यः कर्म करोति तस्य समीपं गत्वा भ्रम उत्पादनं न करोतु भ्रमः इत्युक्ते तस्य चञ्चलतां न उत्पादयतु स्वाभाविकतया जनाः एतादृशदोषं कुर्वन्ति ये एतादृशदोषं कुर्वन्ति येषां ज्ञानम् अभवत् अथवा नूतनतया ये ज्ञानं प्राप्तवन्तः अथवा तस्मिन् मार्गे ये अग्रे गच्छन्ति सम्यक् ज्ञानं तेषामपि न अभवत् किन्तु ते यथार्थमार्गे एव गच्छन्ति चिन्मयानन्दस्वामिनः एक उत्तम उदाहरणं वदति एका नदी बहु वेगेन प्रवहति इति चिन्तयतु इत्युक्ते गङ्गानदी एव सः वदति गङ्गा बहु अत्यन्तवेगेन प्रवहति एकः तं सम्यक् तरणं जानाति अभ्यासयुक्तः अस्ति सः ज्ञातवान् कथं नद्यां तरणं करणीयम् इति सः तत्र तरणं कुर्वन् सः मध् मार्गमध्ये तत्र एकः बृहत् शिलाखण्डः अस्ति भवति किल नद्यां किञ्चित् स स्थाने जलं भवति तदनन्तरं कदाचित् भूमिः भवति कदाचित् अनन्तरमपि नदी भवति एवं नदीमध्ये सः प्राप्तवान् सः पूर्वं कुत्र आसीत् अस्मिन् पार्श्वे आसीत् इतः अन्यपार्श्वं प्रति गच्छति सः एतत् संसारसमुद्रस्य तरणं करोति सः नद्याः तरणं कृत्वा अग्रे गन्तुमिच्छति सः गतवान् गमनमार्गे मध्ये एकः बृहत् शिलाखण्डः आसीत् तत्र प्राप्तवान् सः तत्र स्थित्वा सः किं करोति इत्युक्ते हस्तद्वयमपि उपरि कृत्वा वदति अत्र जलं नास्ति स्थातुं शक्यते ये तत्र अन्यतीरे अस्ति आगच्छतु इति वदति चेत् कथं भवति अवगतम् ये तीरे तिष्ठन्ति तान् जनान् सः आह्वयति अत्र स्थातुं शक्यते नद्यां जलं नास्ति न्यूनमेव अस्ति एतावत् जलमेव अस्ति आगच्छतु इति सः वदति चेत् ते अपि कूर्दनं कुर्वन्ति किल कूर्दनम् इत्युक्ते ते तत्र जले प्रविशन्ति तेन किं भवति तेषां तु जीवनं समापनं भवति ते न जानन्ति तावत् पर्यन्तं कथं गन्तव्यम् इति अथवा सः तावत् पर्यन्तं गत्वा एव सः एतत् करोति किल सः मध्ये मार्गे एव अस्ति तदापि यत्र जलं नास्ति तत्र सः प्राप्तवान् तत्र स्थित्वा एव सः किं करोति हस्तम् उपरि कृत्वा सर्वान् आह्वयति सः तादृशकार्यं न करणीयम् इति वदति कः वदति भगवान् कृष्णः वदति न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ये कर्मसङ्गिनः सन्ति इत्युक्ते ये कर्मणि निरताः सन्ति ये कर्मणि एव सन्ति तादृशजनानां समीपं गत्वा किं न करणीयं बुद्धिभेदं न करोतु एतत् कार्यं बहु चलति किल केचन जनाः वदन्ति इदानीं मन्दिरं गच्छन्ति इति चिन्तयतु जनाः अस्माकं जीवने आध्यात्मिकजीवनस्य प्रथमसोपानमस्ति किं मन्दिरगमनं किल मन्दिरं गच्छन्तः जनाः तेषां जीवने ते आरब्धवन्तः एव कोटिशः जनाः तादृशाः एव लोके इदानीम् अत्र अमेरिकाराज्ये त्रिंशत् कोटिजनाः सन्ति खलु तेषु कति जनाः स्वस्य अन्वेषणमार्गे सन्ति चिन्त चिन्तयतु एकवारं स्वस्य अहं कः मम जीवनस्य लक्ष्यं किम् अग्रे अहं किं करिष्यामि एतादृशं स्वस्य जीवनस्य विषये कति जनाः चिन्तयन्ति अत्यन्तं न्यूनजनाः एव चिन्तयन्ति खलु तत्र केचन जनाः अथवा किञ्चित् आध्यात्मिकमार्गे केचन जनाः सन्ति मन्दिरं गच्छन्ति अथवा तत्र गत्वा अभिषेकं कारयन्ति अथवा पुष्पाञ्जलिं कारयन्ति भिन्नभिन्नकार्याणि तत्र कारयन्ति ते कुत्र सन्ति प्रथमसोपाने एव सन्ति इदानीं वयम् इद इदानीं किञ्चित् वयं गीतां पठितवन्तः अथवा अन्यत् किमपि किञ्चित् पठित्वा वयं तेषां समीपे वदामः इति चिन्तयतु एतत् सर्वं नास्ति एव विग्रहाराधना उत्तमा एव नास्ति मन्दिरं गन्तव्यमेव नास्ति केचन जनाः वदन्ति किल तत्र मन्दिरं सर्वं किमर्थम् एतत् सर्वं नाशं करोतु अनन्तरं सर्वे किं गीतां पठन्तु रामायणं पठन्तु महाभारतं पठन्तु उत्तममेव किन्तु तद् न करोतु इति भगवान् वदति किमर्थं वदति भवान् कुत्र अस्ति इति भवानेव ज्ञातुं शक्नोति किल भवान् कीदृश अभिनयं करोति तादृशकारणेन भवतः ज्ञानं भवति इति नास्ति भवान् स्वयम् अवगन्तुं शक्नोति मम इदानीं मन्दिरगमनस्य आवश्यकता अस्ति वा तद् विना मया ध्यानं कर्तुं शक्यते वा मम अन्तरङ्गे अहं यदा नेत्रनिमीलनं करोमि मम मम अन्तरङ्गे भगवतः रूपम् अथवा तस्य रूपमपि नास्ति तद् प्रति गन्तव्यं किन्तु प्रथमसोपानमस्ति रूपमपि मम आवश्यकता नास्ति तत्र गन्तुम् अहं शक्नोमि वा तद् न शक्नोमि चेत् भवान् तस्य भ्रमं न जनयतु भवान् शक्नोति चेदपि भवान् न करोतु इति वदति अन्येषाम् अन्तरङ्गे तादृशभ्रम उत्पादनं न करोतु तत् एव उत्तमज्ञानी चेत् तस्य लक्षणं न चेत् किं भवति बहवः जनाः ततः वञ्चिताः भवन्ति इदानीम् एक उदाहरणार्थं वदामि अन्य अन्यथा न चिन्तयति इदानीम् इस्लां धर्मः अस्ति इस्लां मतम् इति अस्ति तत्र बहु स्ट्रिक्ट् ते वदन्ति विग्रहाराधना न करणीया किन्तु भवन्तः चिन्तयन्तु इस्लां मते एव जन्म प्राप्तवन्तः तेषु नवतिप्रतिशतं जनाः कुत्र जीवनं कुर्वन्ति ते विग्रहाराधनामपि कर्तुं तेषां शक्तिः नास्ति सर्वेषाम् अस्माकं तस्मादेव वदति प्रथमं विग्रहाराधनां करोतु तदनन्तरं भवान् एक स्टेज् प्राप्नोति विग्रहस्य आवश्यकता नास्ति तस्मिन् समये भवान् न करोतु इदानीं पश्यतु पूजां वयं कुर्मः अस्माकं कृते पूजां कर्तुं भिन्नभिन्नवस्तूनि आवश्यकानि किल जलस्य कृते जलम् आवश्यकं जलं गन्धं पुष्पं धूपं दीपम् एवं भिन्नभिन्नवस्तूनि अस्माकं कृते आवश्यकं तदर्थमेव एकशास्त्रमस्ति तन्त्रशास्त्रम् इति तदर्थमेकशास्त्रमस्ति मन्त्राः सन्ति एकः एतत् सर्वं कृत्वा कृत्वा कृत्वा किञ्चित् कालानन्तरं सः एतत् सर्वं न आवश्यकम् इति एक स्टेज् मध्ये आगच्छति कथं सर्वं विना अपि सः स्वयमेव पूजां कर्तुं शक्नोति सः एकत्र उपविशति चेत् सः स्वयं पूजां कर्तुं शक्नोति तमिळ् साहित्ये नायनार् कथगल् अस्ति खलु नायन्मार्गल् नायन्मार्गल् इति तमिळ् साहित्ये अस्ति आळ्वार् नायन्मार् इति भागद्वयमस्ति तत्र वैष्णवाः शैवाः इति ते तत्र नायन्मार् मध्ये पूशलार् नायनार् इति एकः आसीत् तस्य एकां अहं श्रुतवान् सम्पूर्णविवरणं न करोमि तत्र स किं कुर्वन् आसीत् इत्युक्ते एकस्मिन् दिने सः चिन्तितवान् एक उत्तमसुन्दरमन्दिरस्य निर्माणं करणीयम् समानसमये एव महाराजा अपि मन्दिरस्य निर्माणम् आरब्धवान् तस्य राज्यस्य महाराजा तौ परस्परं न जानीतः किन्तु तौ द्वौ अपि मन्दिरस्य निर्माणम् आरब्धवन्तौ किमभवत् किञ्चित् काल अनन्तरं यदा मन्दिरस्य निर्माणं करोति करोति बहु सुन्दरं भव्यं मन्दिरं निर्मितवान् राजा बृहत् मन्दिरम् अतिसुन्दरं मन्दिरं तदा सः इष्टवान् एकस्मिन् दिने तस्य कुम्भाभिषेकः करणीयः कुम्भाभिषेकः इत्युक्ते तत्र प्रतिष्ठां करोति अनन्तरम् अभिषेकः तद् कुम्भाभिषेकम् इति वदति तत् करणीयम् इति चिन्तितवान् तदा ज्योतिष दैवज्ञः आगच्छति ज्योतिष्कः दैवज्ञः समयं पश्यति एवमेव तस्य क्रमः अस्ति तदर्थं समयं दृष्टवान् राजा एकसमयम् इष्टवान् तो अत्यन्तम् उत्तमसमयः अस्ति सः समयः किन्तु तस्मिन् सम दिने भगवान् अत्र न आगच्छति सः कथमपि दृष्टवान् भगवान् न आगच्छति किमपि तस्य परिहारक्रियां करोति भिन्नभिन्न एतत् करोति यत्किमपि करोतु भगवतः सान्निध्यम् अत्र न भवति इति दैवज्ञः वदति तदा राजा पृष्टवान् किमर्थं किं कारणं तस्य कारणं चिन्तयतु तदा सः कारणं विचिन्त्य सः उक्तवान् एतादृश एक सामान्य एकग्रामे एकः मनुष्यः अस्ति सः तत्र एकं मन्दिरस्य निर्माणं करोति तद् मन्दिरं प्रति भगवान् तस्मिन् दिने गच्छति सः अपि समानदिने एव एक कुम्भाभिषेकस्य निश्चयं कृतवान् राजा चिन्तितवान् तत्र गत्वा तं पृच्छामः सः अङ्गीकरोति एव किल राजा अस्ति तस्मात् सः निश्चयेन अङ्गीकरोति एव सर्वे उक्तवन्तः तं पृच्छामः इति एते सर्व सपरिवारं सर्वे तस्य ग्रामं प्रति गतवन्तः तत्र गन्तुं कोऽपि एतं न जानाति ग्रामे पृष्टवन्तः बहव बहूनां समीपं पृष्टवन्तः एवं मन्दिरमपि नास्ति अत्र किमपि निर्माणं न कुर्वन्ति इति सर्वे उक्तवन्तः न भवति किन्तु एतादृश एकः अस्ति वा इति पृष्टवान् तादृश एकः अत्र अस्ति वासं करोति एकः सामान्यः एकः ग्रामीणः अस्ति सः आत्मीयविद्यामपि न जानाति किमपि न जानाति तादृश एकः अस्ति इति उक्तवान् एवम् अन्विष्य तस्य गृहं गतवन्तः तदानीं सः अगाधध्याने अस्ति किमपि नास्ति गृहमेव अस्ति तत्र सः एकाकी ध्याने अस्ति तदा राजा गत्वा तस्य समीपं नमस्कारं कृत्वा अनन्तरं पृष्टवान् एवं दैवज्ञाः वदन्ति किं कारणं भवान् किमपि कुर्वन् नास्ति अत्र तदा सः उक्तवान् एतद् दिनाङ्क आरभ्य अहं मम अन्तरङ्गे मम मनसि एकं मन्दिरस्य निर्माणं कुर्वन् अस्ति एकैकशिलाम् अपि अहं श्रद्धया स्थापितवान् एकैक प्रकोष्ठस्य सम्पूर्णं विवरणं कृतवान् तस्य कुम्भाभिषेकः कथं करणीयं तत्र भगवतः विग्रहं कथं भवति सर्वाणि कार्याणि एषः विवरणं कृतवान् एतत् मन्दिरं कुत्र अस्ति तस्य मनसि अस्ति तदेव भगवान् उक्तवान् मया तस्मिन् दिने तत्र गन्तव्यमस्ति कथा स्यात् तदापि पश्यतु तस्मिन् दिने मया राजा एतादृशनिर्माणं करोति चेदपि गन्तुं न शक्यते तदा एषा कथा अस्ति तथा एकैकनयनार् विषये अपि एता एतादृश पूचलार्नयनार् कथा अस्ति एषा एवं भिन्नभिन्नजनानां कथा अस्ति इत्युक्ते कः अर्थः तादृश स्टेज् मध्ये कर्तुं शक्नोति वयं तु मनसि एकं तु एकवर्षं तादृशम् उपवेष्टुमेव वयं न शक्नुमः अनन्तरं किल मन्दिरनिर्माणस्य कार्यम् वयं सर्वं सरलदेवताः ओदताहमपि कर्तुं शक्नोमि इति वयं चिन्तयामः प्रथमं प्रक्रिया चिन्तयतु तत्र उपवेष्टव्यम् एकवर्षपर्यन्तम् अनन्तरं भोजनादि सर्वं त्यक्त्वा उपवेष्टव्यं किल निद्रा नास्ति भोजनं नास्ति अन्यत् किमपि नास्ति सम्पूर्णं तादृशलयं प्राप्य तत्र उपविश्य सा कुर्वन् अस्ति तत् किमपि वयं कर्तुं न शक्नुमः इति कारणेन अस्माभिः किं करणीयं शिलाम् उपयुज्य मन्दिरस्य निर्माणं करणीयं तत्र देवस्य प्रतिष्ठा करणीया तत्र अस्माभिः गन्तव्यं तस्मिन् स्थाने किञ्चित् किमपि ज्ञात्वा जनानाम् अन्तरङ्गे भ्रमः भ्रमः न उत्पादनीयः तदेव सम्यक् स्पष्टं भगवान् वदति न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ये अज्ञानिनः सन्ति ये कर्मणि एव निरताः सन्ति तादृशजनानां मध्ये भवान् कदापि बुद्धिभेदं न करोतु ज्ञानिनां समीपं वदति अत्र अहम् आरम्भे उक्तवान् ज्ञानी अज्ञानी इत्युक्ते अत्र कः अर्थः वयं सर्वे अज्ञानिनः एव वयम् अद्यतनचिन्तन अनुसृतं न चिन्तनीयम् किञ्चित् नालेज् अस्ति ओ अहं जानामि तस्मात् अहं ज्ञानी अस्मि अहं गीतां पठितवान् अहं ज्ञानी अस्मि तद् अहङ्कारस्य लक्षणमस्ति अहङ्कारी भवति चेत् ततोपि अज्ञानी एव वस्तुतया ज्ञानम् इत्युक्ते किं स्वस्य अन्तरङ्गविषये सम्यक् ज्ञानं वयं न जानीमः तत् अस्माभिः तादृश अन्वेषणं करणीयं यदा मम अन्तरङ्गमहं अहं जानामि तस्मिन् समये किं भविष्यति तस्य प्रथमप्रवृत्तिका मम अन्तरङ्गं मया ज्ञातव्यं चेत् मया प्रथमतया किं करणीयं फस्ट् अहं किं करिष्यामि तदर्थं मम बहिः दर्शनं किञ्चित् न्यूनं न्यूनं करणीयं बहिः दर्शनम् इत्युक्ते अन्यजनान् यदा पश्यामि इति मम बहिर्दर्शनमस्ति किल अस्माकं सर्वेषां सर्वाणि इन्द्रियाणि किं कार्यं करोति सदा सर्वदा अस्माकम् इन्द्रियाणि नेत्रद्वयमस्ति एतेन नेत्रद्वयम् उपयुज्य द्वाभ्यां नेत्राभ्यां वयम् अधिकतया किं कुर्मः बहिः एव पश्यामः सत्यं खलु मम आन्तरिकविषये द्रष्टुम् एतत् न शक्नोमि एतेन अहं कर्तुं न शक्यते तदर्थं मया किं करणीयं प्रथमम् നേത്രനിമീലനം കരണിയൊക്കെ കഥം സമ്യക് ആഗച്ഛത് ഇത് ചിന്തയത് അപ്പൊ പ്രഥമം മമ വിഷയേ ദ്രഷ്ടവ്യം ചെയ്ത് മയാ പ്രഥമം കരണീയം കാര്യം കിം ബഹിർദർശനം ന്യൂനം കരോ ബഹിർദർശനം ന്യൂനം കരോത് ഇത്യുക്തെ അന്വേഷണം വിഷയേ ചിന്തനം ന്യൂനം കരോ കിയത് സമ്യക് പ്രാക്ടിക്കൽ രൂപേണ വന്നത് എന്ത സംബന്ധ അസ്തി പരസ്പരം यदा एकः एतत् कर्तुम् इच्छति सः केनापि मार्गे इदानीं सैण्टिस्ट् जनाः सन्ति किल शास्त्रज्ञाः अथवा विज्ञानिनः इति वयं वदामः संस्कृते शास्त्रज्ञः इत्युक्ते यः शास्त्रं जानाति सः एव व्याकरणशास्त्रम् अन्यान्यशास्त्राणि अन्यविज्ञानी इति वदति अद्यतन ऐन्स्टीन् आसीत् अन्य अन्यजनाः ते कथम् एकविष एकस्मिन् विषये ते ज्ञानं प्राप्नुवन्ति इदानीं समीपकाले दैव किं वदामि सैण्टिस्ट् जनानाम् एकगणः देव अणु इति एकं दृष्टवन्तः पठितवन्तः खलु देव अणु इति किं वदति तद् एक आटं तद् नूतनम् अत्यन्तनूतनम् एक अणु ते आविष्कृतवन्तः गतवर्षे वा तत् पूर्ववर्षे यदा कदापि वर्षद्वयपूर्वम् इति मन्ये अथवा एकवर्षपूर्वं तद् अणु अत्र न आसीत् वा ते यदा उक्तवन्तः तत्पूर्वमपि अणु अत्रैव आसीत् खलु किन्तु ते किं कृतवन्तः ते तत् ज्ञातवन्तः ज्ञानं किम् इति अवगच्छतु ते देव अणु कः इति ते ज्ञातवन्तः वयं ज्ञातवन्तः वा न वयं किं कृतवन्तः ते उक्तवन्तः वयं तत्र विश्वासं कृतवन्तः आं वा न वा एत एतस्य प्रमाणम् इति वदति एवमेव ईश्वरः अस्ति भगवान् अस्ति कथं प्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः अस्माकम् एकाग्रता यदा भवति अस्माकं विक्षिप्तं यदा न भवति इत्युक्ते अस्माकं चिन्तनं भिन्नं भिन्नं भिन्नभिन्नवस्तुषु न गच्छति अस्माकम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं यदा वयं प्रथमं कुर्मः प्रथमकार्यम् अहम् उक्तवान् नेत्रं निमीलयतु कति वस्तूनि गतानि सत्यं श्रोत्रं किञ्चित् प्राक्टीस् एतत् सर्वम् अभ्यासः करणीयः किञ्चित् नियन्त्रणं करोतु कति अन्यकार्याणि श्रवणमेव न भवति अस्माकं तस्य भिन्नभिन्न मेथड् अस्ति यदा तदर्थं वदति वयम् इदानीं न जानीमः एव के के शब्दाः सन्ति लोके सत्यम् अहम् एक उदाहरणार्थं वदामि किन्तु किञ्चित् समयं प्रातःकाले त्रिवादने वा चतुर्वादने उत्थाय नेत्रं निमील्य शब्दानां श्रवणं करोतु एकैकशब्दं शृणोतु इदानीं भवन्तः मम शब्दमेव शृण्वन्ति किन्तु कतिविधशब्दाः सन्ति अस्मिन् प्रपञ्चे प्रातः वयं यदा ध्यानं तस्य नाम एव ध्यानम् इति श्रद्धया यत् करोति तत्र वयं श्रद्धां तत्र स्थापयामः एक ट्यून् एकशब्दं श्रुतवन्तः इदानीं यानं गच्छति तस्य शब्दं श्रुतवन्तः तद् त्यजतु अनन्तरं तत् न शृणोतु ततोपि सूक्ष्मशब्दं शृणोतु एवं श्रुत्वा श्रुत्वा श्रुत्वा श्रुत्वा वयं बृहत् ये शब्दाः सन्ति तान् सर्वान् शब्दान् त्यक्तुं शक्नुमः सूक्ष्मतां प्रति वयं गच्छामः अन्ततो गत्वा वयम् इतः एव शब्दं शृणुमः अस्माकम् अन्तरङ्गतः वयं भिन्नभिन्न शब्दान् अत्र प्रणवम् इति वयं वदामः तदर्थमेव तस्य साहाय्यार्थमेव उच्चारणं करोतु इति वदति प्रणवोच्चारणं करोतु ओम् इति वयम् ओम् इति वदामः चेदपि वयम् अन्यत् सर्वमेव शृणुमः अद्य खलु अम्बसं वा वयम् ओम् इति जपं कुर्मः तथापि वयं शृणुमः किम् अन्य अन्य शब्दान् शृणु अन्य कोऽपि सम्भाषणं करोति अन्यत् टी वी मध्ये किमपि चलति अथवा यत् अस्माकं मनः कुत्रापि गच्छति तदर्थं वदति तत्र भवान् एवं शब्दद्वारा कर्णद्वारा वयं वयम् अन्तः अन्तः गन्तुं शक्नुमः नेत्रद्वारा निमीलयतु प्रथमम् इदानीं बहूनि वस्तूनि न पश्यामः किन्तु ബഹൂനാം വസ്തുനാം സ്മരണ ഇല്ല യഥാ നേത്രം നിമീലയാം ആ ആ സർവാൻ ഇതോപ്പി അന്യതന്യത് പശ്യാണ് ഭാരതമപ്പി പശ്യാമി അന്യ ബഹുകാര്യാണി ദ്രഷ്ടു ചക്കും മൃതവന്ത താനപ്പി ദ്രഷ്ടും ചക്കണോമി ഇല്ല ചിന്തന മന്ദം മന്ദം തത അന്തഹ അന്തഹ ഗച്ഛതു അന്യത് കിമപി സ്വരൂപേ ദൃഷ്ടിം കരോതു തദർത്ഥമേവ ഇഷ്ട ഈശ്വര ദൈവം ഇതി വദതു कृष्णः वा शिवः वा दुर्गा वा काली वा किमर्थं तादृशभिन्नभिन्नरूपमस्ति एकैकस्य प्रवृत्ति अनुसृतं तस्य जन्म अनुसृतं तस्य मनः एकत्रैव तिष्ठति तत्र कोऽपि दोषः नास्ति केचन जनानां मनः कृष्णस्य स्वरूपे तिष्ठति कृष्णस्य एव कतिविधरूपाणि सन्ति लक्षशः रूपाणि सन्ति एकैकस्य कृष्णः एकैकः खलु पुराणे एव पश्यतु गोपिकायाः एकैकगोपिका एकैककृष्णेन सह विवाहं कृतवन्तः कृतवत्यः एवमेव कथा खलु तस्य कः अर्थः एकैकस्य कृष्णः भिन्नः अनि एषा एकस्य कृष्णस्य पूजां करोति चेत् तस्याः अन्तरङ्गे सा एकस्य कृष्णस्य प्रतिष्ठां करोति चेत् सः एव मम मनसि न भवति कोऽपि भेदः तत्र भवत्येव किल तस्य मम कल्पनानुसृतं मम चिन्तनानुसृतम् अहं सृष्टिं करोमि लोके कोटिशः जनाः सन्ति इदानीं अमेरिका मध्ये त्रिंशत् कोटिजनाः सन्ति अत्र वयं सर्वे अपि भिन्नभिन्नजनाः खलु वस्तुतया पश्यामः चेत् मम अपि मुखमस्ति नेत्रमस्ति नासिका अस्ति कर्णः अस्ति मनुष्यस्य एकस्वरूपमस्ति अहं मनुष्यः इति अहं वदामि किन्तु अहं भिन् अहं भिन्नः भवान् भिन्नः भवान् भिन्नः सः भिन्नः कथम् एतत् सम्भवति एकैककल्पना एकैकचिन्तनम् अन्तरङ्गे एवमेव भगवानपि तस्मात् कृष्णः भवतु शिवः भवतु गणेशः भवतु गणेशः इति वयं वदामः लक्षशः गणेशाः सन्ति अथवा इदानीम् एतद् आगच्छति विशक्तिगणे शक्तिविनायकः अथवा सिद्धिविनायकः एवं भिन्नं भिन्नं तत् केवलं भिन्नं न अस्माकं चिन्तनानुसृतं तत् भिन्नं भिन्नम् आगच्छति सयिम् अस्माकम् अन्तरङ्गं प्रति यदा वयं गच्छामः अन्ततो गत्वा किं भवति यदेन नेत्रं निमीलयामि अहं श्रोत्रस्य एवं नियन्त्रणं करोमि त्वक् नियन्त्रणं करोमि इत्युक्ते उष्णं वा भवतु शीतं वा भवतु मम प्रश्नः एव न भवति प्रथमस्तरे ततोपि त्वक् भिन्नभिन्नकार्याणि सन्ति रुचि किमपि रुचि भवतु अहं तस्मिन् विषये अधिकं न चिन्तयामि एतादृशं भिन्नभिन्नं वयं प्राक्टीस् कुर्मः तद् भवन्तः श्रुतवन्तः आश्रमेषु सर्वं भोजने लवणं न ददाति बहुषु आश्रमेषु अथवा आञ्जनेयस्य तद् वडमाला स्थापयति खलु तत्र लवणस्य निर्माण इदानीं जनाः कुर्युः न जानामि किन्तु न करणीयम् इति वद किमर्थं लवणं न योजयति रुचि दृष्ट्वा खादितुं न तत् टेस्ट् निमित्तम् अस्माभिः आध्यात्मिकजीवने करणीयं प्रथमं कार्यं किम् अन्यस्य नियन्त्रणं न जनाः तदर्थमेव गच्छन्ति भवान् मत्स्यं न खादतु भवान् मांसं न खादतु अथवा भवान् अन्यत् न करोतु उपदेशं कर्तुं जनाः बहु इच्छन्ति किन्तु स्वस्य जीवने मम रुचिनियन्त्रणं मया करणीयं मम रुचिनियन्त्रणम् अहं कथं करोमि मम रुचिनियन्त्रणं करणीयं चेत् मम भोजनस्य मया नियन्त्रणं करणीयं तस्य प्रथम प्राक्टीस् किम् यत्किमपि मिलति सन्तोषेण खादतु अपेक्षां न करोतु तत्र तदावश्यकम् अत्र एतदावश्यकम् एतत् सम्यक् नास्ति तत् सम्यक् नास्ति एवं यदा वयं चिन्तयामः किमपि प्राब्लं नास्ति भवान् रुचिपृष्ठतः गच्छति तावदेव किल अहं बहु टेस्ट् पश्यामि इति चिन्तयति चेत् तस्य अर्थः अहम् आध्यात्मिकविषये मम अन्तरङ्गविषये मम चिन्तनम् अधिकं नास्ति अहं रुचिविषये एव अधिकं तल्परः अस्मि तद् कर्मस्य बहु एतत् मार्गे गच्छति अस्माकम् अवगमनाय अस्माभिः किं करणीयम् इत्युक्ते अन्येषाम् उपदेशः करणीयः नास्ति इदानीं मया एतत् करणीयं चेत् मया एव प्राक्टीस् करणीयं मम नेत्रं मया निमीलनीयं भवान् नेत्रं भवती नेत्रं निमीलयतु ध्यानं करोतु अथवा भवान् भवती भोजनविषये न चिन्तयतु भवान् कदापि न चिन्तयतु इति वदति चेत् प्रयोजनं नास्ति भगवान् वदति तादृशबुद्धिभेदं जनानां मध्ये न कारयतु ते कथं जीवन्ति ते जीवन्तु तेषां स्तरे तेषां तादृशकार्याणाम् आवश्यकता अस्ति तत्रापि कस्मिन् विषये वदति आध्यात्मिकक्षेत्रे ये प्रविष्टवन्तः तेषां विषये वदति अत्र तु अन्यविषये चर्चा नास्ति आत्मा अन्वेषणविषये यः प्रविष्टवान् सः इदानीं मन्दिरं गच्छति पूजां करोति अथवा किं वदामि तत्र पूजां कारयति किमपि किमपि करोति इति चिन्तयतु करोतु सः किञ्चित् कालं तत् करोति निश्चयेन सः अग्रे एव गच्छति तत्र सः पृष्ठतः न आगच्छति भवता किं करणीयं भवान् ततः अग्रे ज्ञातवान् चेत् भवान् अग्रे विद्यमानं करोतु भवान् तद् न पाठयितुं गच्छतु जनानाम् अधिकरुचिः कुत्र अस्ति पाठयितुमेव अन्यान् पाठयितुमेव जनाः पाठयितुम् इत्युक्ते जानाति वा न जानाति वा जनाः तत् वदन्ति एव तदेव भगवान् गीतायां वदति न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् अत्र अज्ञानी इत्युक्ते ज्ञानं नास्ति इति एव अर्थः ज्ञानमित्युक्ते वयं चिन्तयामः तत् न यः एकः पोस्ट् ग्राजुयेशन् अस्ति सः अथवा डाक्टरेट् अस्ति अन्यस्य सामान्य कर्षकः एव सः कृषिकः एव किन्तु आध्यात्मिकक्षेत्रे बहुधा ते एव अग्रे भवन्ति यः अधिकमधिकं पठन्ति इदानीम् अस्माकं गृहे भवन्तः चिन्तयन्तु अस्माकं कस्यापि गृहे कार्यं कर्तुं जनाः आगच्छन्ति से, से सेवकाः इति वयं वदामः तेषां വസ്തുഷു തേഷാം ആസക്തിः किञ्चित् न्यूनम् इदानीं पश्यतु मम गृहम् अस्ति मम गृहं कः शुद्धं करोति सम्यक् एतत् सर्वं करोति तस्य एतस्य गृहस्य उपरि किमपि चिन्तनं नास्ति एतत् मम इति एकमस्ति वा अत्र सेवकः आगत्य करोति चेत् तस्य मनसि कदापि किं न भवति एतत् मम अस्ति इति न भवति सः कस्मिन् विषये चिन्तनं करोति धनविषये चिन्तनं करोति तत् सम्यक् नास्ति अन्यथा तस्य चिन्तनं कुत्र भवेत् तत् यत् कार्यं मया करणीयं तत् सम्यक् करणीयम् एतादृश जनाः सन्ति अहं मम ग्रामे दृष्टवान् केचन सन्ति भूमिमध्ये कर्षणं कर्तुम् आगच्छन्ति प्रातःकाले षड्वादने आगच्छन्ति ते अनन्तरं सायङ्काले षड्वादनपर्यन्तं स्थित्वा कार्यं कुर्वन्ति कथम् किमपि नास्ति तेषां यत् यद् धनं वयं दद्मः तदेव वयं दद्मः किन्तु तस्य मनसि किमस्ति यत् कार्यम् अहं करोमि तत् सम्यक् करणीयं तस्य चिन्तनं कुत्र अस्ति कार्ये एव अस्ति तदेव अहम् उक्तवान् ये पठितवन्तः तेषां पश्यतु ये अधिकम् अधिकम् अधिकम् अधिकं पठितवन्तः इदानीं कम्पनी मध्ये बहवः जनाः कार्यं कुर्वन्ति ते एककम्पनी त्यक्त्वा कंपनी गच्छति अन्यकम्पनीं त्यक्त्वा अन्यकम्पनीं गच्छति किमर्थं कार्यं सम्यक् कर्तुं गच्छति वा अथवा धनविषये विचिन्त्य गच्छति वा अधिकजनाः अपि धनविषये विचिन्त्य एव गच्छति तत्र एव एत इदानीन्तन यद् ज्ञानम् इति वयं वदामः तस्य अज्ञानस्य भेदः तत्र भ्रमः अस्माकं न भवेत् सामान्यज्ञानमित्युक्ते तस्य विषये तस्य स्वविषये सः अधिकमधिकं चिन्तयन् भवति तत्र कोऽपि भेदः नास्ति आध्यात्मिकक्षेत्रे पठितवान् न पठितवान् जानाति न जानाति तत् तस्मिन् विषये कोऽपि भेदः नास्ति इदानीम् एकः तस्मिन् विषये अग्रे अग्रे गच्छति चेत् अस्माभिः कथम् अग्रे गन्तुं शक्यते इति भगवान् वदति भवान् अन्येषां विषये उपदेशं कर्तुं प्रथमं न गच्छतु भवान् किञ्चित् ज्ञातवान् चेत् भवान् तत्र सञ्चरतु न बुद्धिभेदं जनयेत् भवतः कार्यं किं जनानां मनसि तेषां बुद्धिभ्रमं न कारयतु तद् अद्यतनकाले उत्तम उद्दे उपदेशः एव बहवः सन्ति तादृशाः अस्माभिः न वक्तव्यं तदापि सन्यासिनः भवन्तु अन्ये केचन एतादृशभाषणकाराः भवन्तु किञ्चित् किमपि कुतश्चित् शृणोति तदेव प्रमाणं तेषाम् अनन्तरं ते किमपि वदन्ति तत् न करणीयम् इति स्पष्टतया वदति न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरः तदपि वदति यः विद्वान् अस्ति यः पण्डितः अस्ति तेन कथं कार्यं करणीयम् अन्ये चिन्तयेयुः मया एतस्य अनुस अनुकरणं करणीयम् एषः मया अनुसर्तुं योग्यः अस्ति सः किं करोति तत् मया अपि कर्तुं शक्यते इति सामान्याः जनाः अपि चिन्तयेयुः सामान्यविषयं पश्यामः चेत् इदानीं पश्यतु तस्य मन्दिरं गत्वा यद् उदाहरणार्थं वदामि एतदेव इति न मन्दिरं गत्वा तस्य कृते किमपि नास्ति चेदपि तेन न वक्तव्यं प्रथमविषयः द्वितीयविषयः तेन मन्दिरं गन्तव्यं सः समाजे जनानाम् अग्रे तिष्ठति चेत् इदानीं अत्र विंशति त्रिंशत् जनाः सन्ति इति चिन्तयतु तेषाम् अग्रे अहं तिष्ठामि ते मम अनुकरणं कुर्वन्ति मम पृष्ठतः ते आगच्छन्ति इत्युक्ते अहं मया किं करणीयं तेषां योग्यं कार्यं किम् अस्ति तत् मया करणीयम् तद् विना अहं न मन्दिरं सर्वाहं न गच्छामि भवन्तः आवश्यकं चेत् गच्छन्तु अथवा भवन्तः न गच्छन्तु इति उपदेशः एतादृशं न करणीयं मन्दिरमेव उदाहरणार्थम् उक्तवान् प्रथमसोपानं तत् एवं भिन्नभिन्नविषयाः सामान्यप्राणायामाः सन्ति किल केचन तस्मिन् मार्गे यदा प्रविष्टवन्तः भवन्ति किञ्चित् किञ्चित् ते कुर्वन्ति तदा केचन भायन्ति न भवता न करणीयं तादृशं करोति चेत् सः रोगः भवति एषः रोगः भवति किं भवति सामान्यं करोति चेत् किमपि न भवति अनन्तरम् अग्रे अग्रे पठनीयं तस्मिन् विषये किल तदा एव भगवान् वदति कस्यापि अन्तरङ्गे भ्रमजनकं किमपि कार्यं न करोतु तदेव तस्मिन् श्लोके अस्ति पश्यतु न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्खिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचर एकवारं पठामः न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानां कर्मसङ्खिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरे वयं तस्य अन्वयं पश्यामः न जनयेत् इति अस्ति क्रिया किल न जनयेत् क्रियापदं किम् अस्ति न जनयेत् न उत्पादयतु प्रथमक्रियापदं तदा कथम् अन्वयं कुर्मः तस्य समीपे प्रश्नः प्रष्टव्यः किं किं प्रष्टुं शक्नुमः कः न जनयेत् विद्वान् न जनयेत् किल विद्वान् यः पण्डितः अस्ति यः ज्ञानी अस्ति सः एवं न जनयतु कीदृशविद्वान् न जनयेत् युक्तविद्वान् न जनयेत् युक्तः इत्युक्ते अहम् अर्थम् उक्तवान् परमात्मना सह युक्तः इत्युक्ते ज्ञानी यः आत्मनि लयं प्राप्तवान् इदानीम् अस्माकं चिन्तने कथं भव यः अहं कः इति ज्ञातवान् कथं तत् ज्ञातुं शक्यते अन्तरङ्गं प्रति द्रष्टव्यं प्रथमं नेत्रनिमीलनं करणीयम् अस्मा इन्द्रियाणां मन्दं मन्दं नियन्त्रणं करणीयम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करोति अनन्तरं किं करणीयं नेत्रनिमीलनं करोमि चेदपि अहं पश्यामि केन कारणेन मम मनः अस्ति तत्र खलु तदा मन्दं मन्दं मनोनियन्त्रणं करणीयं मनः तत्र गच्छति अत्र गच्छति तदर्थं तस्य ग्रहणं न करणीयं तदर्थं भिन्नभिन्नमार्गाः सन्ति गीतायां कः मार्गः मनसः नियन्त्रणं करणीयं चेत् एक एकः मार्गः किं यत्र कुत्रापि एकत्र कान्सन्ट्रेशन् करोतु तदर्थमेव ईश्वरपूजां करोतु मनसः नियन्त्रणं करणीयं चेत् इदानीं मम मनः असमीचीनविषयं प्रति गच्छति इति चिन्तयतु സ്വാർത്ഥതാം പ്രതിഗച്ഛതി ദുരാഗ്രഹം പ്രതിഗച്ഛതി ധനം സമ്പാദനീയം സമ്പാദനീയം സമ്പാദനീയം इति भवति मया किं कर्तुं शक्यते ततः मनः आगच्छतु आगच्छतु इति वदामः चेत् मनः आगच्छति वा अधिकमधिकम् आगच्छति तत् तदा किं करणीयं सेवां करोतु अवगच्छति वयम् एतादृशपूर्वम् उदाहरणम् उक्तवन्तः प्रकोष्ठे दुर्गन्धः अस्ति इति चिन्तयतु अहं किञ्चित् किञ्चित् दुर्गन्धम् इतः स्वीकृत्य बहिः गत्वा त्यक्तुं शक्नोमि वा न मया किं करणीयं प्रथमं वातायनम् उद्घाटयतु सत्यं दुर्गन्धः बहिर्गच्छतु इति अनुमतिं ददातु तस्य बहिर्गमनं भवतु तत्रैव न स्थापयतु तदनन्तरं किं करणीयं सुगन्धस्य आनयनं करोतु सत्यम् एकसुगन्धवर्तिकां स्थापयतु स्वयमेव दुर्गन्धं गच्छति सैम् मेथड् अस्ति अस्माकं मनः अपि इदानीं अहं नेत्रम् इन्द्रियनियन्त्रणं कृतवान् इन्द्रियस्य केवलं बहिरेव नियन्त्रणं कृतवान् किन्तु किमपि किमपि अहं पश्यन् अस्मि अथवा कुत्रापि मनः गच्छति दुर्विचारं प्रति तत्र तत्र गच्छति चेत् किं करणीयं नेत्रम् उद्घाटयतु एक मध्ये एव दर्शनं करोतु एकं दीपमेव पश्यतु അഥവാ ഭഗവതः स्वरूपं पश्यतु कृष्णस्य रूपं पश्यतु न तदापि मम आगच्छति ध्यानं वदतु कृष्णस्य रूपं पश्यतु तद् वदतु मुखेन इन्द्रियद्वयमपि तत् कार्यं करोति पश्यति वदति तदापि न पश्यति पूजामपि करोतु कथम् आनयति इति पश्यतु पूजा सर्वं तावत् उत्तममस्ति सर्वाणि इन्द्रियाणि तत्र योजयति एकघण्टां भवान् एकपूजां करोति चेत् एकघण्टापर्यन्तं भवतः मनः तस्मिन्नेव कार्ये तिष्ठति ओ नैवेद्यं स्थापनीयम् अनन्तरम् अभिषेकं करणीयम् अर्चना करणीया वस्त्रधारणं करणीयं सर्वं सुन्दरं करणीयम् उत्तमं करणीयम् एवमेव भवति खलु मनसि अन्य कापि चिन्ता नास्ति तस्मिन् मनसि तस्मिन् समये हवनं करोतु यदा यदा समर्पयामि गणपतिहवनं मध्ये वयम् अष्टद्रव्यं स्वीकृत्य बाष्पद्वयं पूर्णं स्वीकृत्य समर्पयामः तदानीं किं मया एव एतत् सर्वं स्थापयित्वा खादनीयम् इति चिन्ता न आगच्छति मनुष्यः मनस् मनुष्यस्य मनसः संस्कारः इदानीं केचन कुर्वन्ति खादितुमेव अधिकं स्थापयति नैवेद्यं कर्तुम् अधिकं स्थापयति होमे किञ्चित् स्थापयति सर्वं पूर्व अस्माकं शास्त्रेषु लिखितमस्ति कियत् स्थापनीयं कियत् करणीयं किमर्थं तद् मनः विशालं भवतु अलसः अहं मम आलस्यमस्ति तदैव उक्तवान् प्रातःकाले त्रिवादने उत्थाय करोतु एतत् सर्वम् पूजा करणीया इत्युक्ते प्रातः त्रिवादने अत्यन्तशैत्यमस्ति तदापि स्नानं करोतु किल शबरिमलव्रतं स्वीकुर्वन्ति केरळे बहवः जनाः कथम् अत्यन्तशैत्यकाले डिसेम्बर् मासे एव तदानीं स्नानं करणीयं प्रातः गत्वा त्रिवादने उत्थाय गत्वा स्नानं कृत्वा सर्वान् परस्परं स्वामी स्वामी इति पश्यति सर्वान् एकरूपेण दृष्ट्वा वस्त्रविषये चिन्तनं नास्ति കൃഷ്ണവസ്ത്രം ധരത്തി കൃഷ്ണവർണ്ണ വസ്ത്രം സർവേ മാലാം ധൃതവന്തഹ ഇത്യുക്തി കാർത്ഥ സർവേ വ്രതം സ്വീകൃതവന്തഹ എവം കിയത് ഉത്തമ ഉത്തമ ആചാരാഹ സന്തി അസ്മ കഥം അഹം മമ അന്തരംഗം പ്രതി ഗച്ഛാമി ഇത്യുക്തി എതാദൃശമേവ തഥാ യഹ താദൃശ പ്രയത്നം കരോതി മമ നേത്രസ്യ മമ ശ്രോത്രസ്യ മമ രുചേ मम दुक् मम सर्व पञ्च इन्द्रियाणामपि अहं बहिस्तात् किमपि न स्वीकरोमि इति चिन्तयतु प्रथम प्राक्टीस् तद् मन्दं मनः पुनः अन्यत्र गच्छति तदा मनसः नियन्त्रणार्थं बहुविध उपायान् उक्तवन्तः नामजपं करोतु अथवा स्तोत्रपारायणं करोतु सहस्रनामं करोतु यदा तत् करोति मनः अपि कुत्रापि न गच्छति एकत्र मनः तिष्ठति एकाग्रता कान्सन्ट्रेशन् यदा मिलति तस्मिन् सन्दर्भे किं भवति यदा कान्सन्ट्रेशन् मिलति अन्यत्र कुत्रापि न गच्छति एकं स्फटिकमस्ति इति चिन्तयतु उदाहरणार्थं स्फटिकं दृष्टवन्तः अत्यन्तशुद्धस्फटिकं किञ्चिदपि तत्र किमपि नास्ति तत् स्फटिकमस्ति चेत् स्फटिके स्फटिकस्य कः वर्णः भवति तस्य पुरतः रक्तवर्णः अस्ति चेत् रक्तवर्णः भवति तस्य पुरतः पीतवर्णः अस्ति चेत् तदपि पीतवर्णः भवति तस्य इति एकः वर्णः नास्ति तत् वर्णरहितः अस्ति खलु स्फटिकमित्युक्ते किम् एक उत्तम किं ग्लास् समीचीनं स्फटिकम् इति वस्तु एव मिलति किल तद् जलस्य एतद् वर्णः भवति वर्णः नास्ति किन्तु तस्य पुरतः विद्यमानस्य वर्णः तस्य अपि भवति अस्माकम् अन्तरङ्गं यदा निश्चलं भवति इत्युक्ते इन्द्रियद्वारा कुत्रापि न गच्छति इन्द्रियद्वारा किमपि न प्रविशति मनः अपि तिष्ठति मनः तिष्ठति इत्युक्ते कः अर्थः मनः इति एकवस्तु न भवति इन्द्रियद्वारा गच्छति मनः एव खलु अनन्तरं स्वीकृत्य आगच्छति तदपि मनः एव खलु तत् न गमन अगमनं नास्ति चेत् मनः इति वस्तु एव न भवति मनः इति वस्तु नास्ति चेत् किं भवति बुद्धिस्थिरा भवति स्थिरबुद्धिः इति वदति स्थितप्रज्ञः तस्य बुद्धिः एकत्र स्थिरं भवति तदा आत्मप्रकाशः भवति आत्म तु तत्रैव अस्ति अथवा ईश्वरीयता तत्रैव अस्ति अन्तरङ्गे एव अस्ति किन्तु एतत् सर्वं कर्तुं बहुविध उपायान् भगवान् उक्तवान् अस्ति किल भवान् एतस्मिन् विषये यदा गच्छति भवान् युक्तः भवति चेत् परमात्मनि यदा भवतः योगः भवति तदा भवान् विद्वान् अस्ति चेत् यदार्थविद्वान् भवान् अस्ति चेत् भवान् अन्येषां बुद्धिभेदं न जनयतु अन्य कोऽपि इदानीम् अन्येषां बुद्धिभेदं जनयति चेत् अस्माभिः किं ज्ञातव्यं सः परमात्मनि लयं न प्राप्तवान् सः योग्यः नास्ति वक्तुं योग्यः अस्ति चेत् अन्य कस्यापि परिहासं न करोति अथवा अन्य कस्यापि मार्गः समीचीनः नास्ति इति न वदति सः मया मम मार्गः स्वयं द्रष्टव्यं किल मया अनुभोक्तव्यम् अनुभो अनुभवः नास्ति मम भ्रमः भवति यदा मम अनुभवः भवति अहम् अवगतवान् एषः एव मार्गः इति भगवान् वदति भवान् अवगतवान् भवान् किं न करोति अन्येषाम् अन्तरङ्गे भ्रमजनकं कार्यं न करोति तत् न करणीयम् इति वदति तदेव एतस्मिन् श्लोके अस्ति एकवारमपि वयं श्लोकम् उक्त्वा शीघ्रमन्वयं पश्यामः पश्यतु न जनयेत् कः न जनयेत् विद्वान् न जनयेत् कीदृशविद्वान् न जनयेत् श्लोके अस्ति युक्तः विद्वान् न जनयेत् युक्तः विद्वान् किं कुर्वन् न जनयेत् युक्तः विद्वान् कर्म समाचरन् न जनयेत् तेन कर्म करणीयम् इत्यर्थः अवगतं सः किमर्थं कर्म करोति तत्र भ्रमः न भवेत् तथा अवगमनं न भवति तेन कर्म करणीयं तेन कार्यं करणीयं किमर्थं करणीयम् अन्येषां भ्रमोत्पादनं न करणीयं तदर्थम् ओ अहं अहं ब्रह्मास्मि इति उक्त्वा किमपि कर्म विना न उपवेष्टव्यं तदेव वदति युक्तः विद्वान् समाचरन् न जनयेत् सः കർമ്മ കുറവൻ അന്വേഷം അന്തരംഗേ ഭേദം ന ജനയേത് യുക്ത വിദ്വാൻ സമാചരൻ കം ന ജനയേത് കിം ന ജനയേത് ബുദ്ധിഭേദം ന ജനയേത് കുത്ര കേഷാം ബുദ്ധിഭേദം ന ജനയേത് അജ്ഞാനിനാം ബുദ്ധിഭേദം ന ജനയേത് അജ്ഞാനാം ബുദ്ധിഭേദം ന ജനയേത് കീദൃശ കീദൃശാനാം അജ്ഞാനിനാം കർമ്മസംഖിനാം അജ്ഞാനിനാം ബുദ്ധിഭേദം ന ജനയേത് പുനശ്ച കിം ന കുര്യാത് ജോഷയേത് കാനി സർവകർമാണി ജോഷയേത് ആഹത്യ കഥമാഗതി യുക്ത വിദ്വാൻ കർമ്മസമാചരൻ കർമ്മസംഖിനാം അജ്ഞാനം ബുദ്ധിഭേദം ന ജനയേത് സർവകർമാണി ജോഷയേത് സർവകർമാണി സഹ ജോഷയേത് एतत् सामान्यार्थम् अवगतवन्तः वयम् एकवारं श्लोकमुक्त्वा समापयामः न बुद्धिभेदं जनये अज्ञानां कर्मसङ्घिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान सर्वकर्माणि विद्वान् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ Shanti, Shanti, Shanti.